ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ ສຸກສະບາຍດີທຸກທ່ານທັງຫຼາຍ ນີ້ແມ່ນຄຳເລັກ ທອງວິລຸຍ ຮ່ວມກັບ SBS ເປັນພາສາລາວສຳລັບມື້ນີ້ ວັນເສົາ ທີ 14 ສິງຫາ 2021 ໃນພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ດັ່ງເດີມ ນອກຈາກທີ່ມີຂ່າວຄາວທີ່ຄິດວ່າເ ປັນທີ່ສົນຈິດສົນໃຈແລ້ວ ກໍມີສາລະຄະດີການວິເຄາະວິໄຈ ແລະ ເລື່ອງລາວບາງສິ່ງບາງຢ່າງຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງມາເວົ້າສູ່ທ່ານຟັງ ແລະ ກໍໃຄ່ຂໍນຳເອົາເລື່ອງ SBS ພາກລາຍການພາສາລາວປະກາດເ ອົາຄົນ ກະຊວງເກັບພາສີອົດສະຕຣາເລຍຕາມເອົາເງິນ JobKeeper ຄືນຈາກທີ່ໄດ້ໃຫ້ໄປໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຜູ້ນຳຊົນເຜົ່າໃນລັດ New South Wales ພະຍາຍາມທັບມ້າງຂໍ້ມູນອັນບໍ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ວິກິດໂຄວິດ-19 ສ້າງຄວາມບໍ່ ສະເໝີພາບໃນດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ລັດຖະບານຫຼ້າຊ້າໃນການແປຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ເປັນພາສາອື່ນໆທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສາອັງກິດ ຄົນໜຸ່ມອົດສະຕຣາເລຍມາກມາຍດູແລຄົນອື່ນ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປ ະໄຕປະຊາຊົນລາວໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ອີກໃໝ່ 1 ລ້ານໂດສຈາກສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ພະລັງແຮງງານພະມ້າໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວປະທ້ວງ ບັດນີ້ບໍ່ແກ້ວເອົາອາຫານການກິນໄປໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້ າແລ້ວ ໄທກຳລັງຈະຜະລິດໄດ້ຢາວັກຊີນ 3 ຊະນິດ ຂ່າວທົ່ວໄປ ຊຸມຊົນຄົນພື້ນເມືອງອົດສະເຕຣເລຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງກຳລັງຈະຖືກບຸກລຸກໂດຍໂຄວິດ-19 ຄົນໃນລັດ ACT ພາກັນໄປໃຫ້ກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ມາກມາຍ ຈົ ນລົ້ນຄວາມສາມາດ ແນວຄິດກ່ຽວກັບການເຕະບານລູກໝາກໂມຂອງລັດ Tasmania ຊຸມຊົນຄົນພື້ນເມືອງອົດສະເຕຣເລຍທີ່ຢູ່ໃນບ່ອນສ່ຽງໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງລັດ New South Wales ກຳລັງມີໂຄວິດ-19 ມຸ່ງໜ້າເຂົ້າຫາ ຍ້ອນທີ່ມັ ນກຳລັງມອຍເຂົ້າໄປທຸກເຂດຂອງລັດ New South Wales ຢູ່ ໃນແລງວານນີ້ New South Wales ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19

ທີ່ພໍ່ແມ່ຂອງຜູ້ກ່ຽວສູນເສຍຊີວິດຍ້ອນໂຄວິດ-19 ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍຈົ່ງປະຕິບັດຕາມກົດເກນສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຈົ່ງໄປໃຫ້ສັກຢຸກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ທ່ານຊີ້ແຈງຕໍ່ພາກລາຍການພາສາ ອາຣາບິກຂອງ SBS Radio ຄືລາຍການ Arabic 24 ວ່າ ແມ່ຂອງທ່ານເປັນຄົນລອດຕາຍຈາກມະເຮັງ ແລະ ຕໍ່ສູ້ມະເຮັງນັ້ນສຳເລັດເປັນໄລຍະ 4 ປີ ແລະ ກໍເວົ້າອີກວ່າ Please please do the vaccine don't listen to anyone

5 ສັບປະດາຂ້າງໜ້ານີ້ ນີ້ຖືກປະກາດຂຶ້ນເມື່ອທີ່ Victoria ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ອີກຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ 15 ຄົນໃນວານນີ້ ທີ່ໃນນີ້ ສີ່ລາຍເປັນກໍລະນີອັນລຶກລັບ ບໍ່ຮູ້ທີ່ມາທີ່ເປັນ ຈາກການກວດເບິ່ງຄົນໄດ້ເຖິງປະມານ 41,000 ຄົນ ແປດລາຍຈາກ 15 ຄົນນັ້ນຢູ່ໃນຄວາຣັນທີນໂຕເອງຕະຫຼອດເວລາທີ່ເປັນມັນ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Andrews ເວົ້າວ່າ I think that particularly younger people are very keen

ທີ່ມີໂຄວິດ-19 ລະບາດຂຶ້ນ ມີເປັນເຖິງ 6 ຄົນ ແລະ ໃນວານນີ້ຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ ມີດ້ວຍນັກຮຽນນັກສຶກສາຄົນໜຶ່ງທີ່ມີອາຍຸ 14 ປີຂອງໂຮງຮຽນ Gold Creek School Kerryn Coleman ຜູ້ນຳພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ACT ເວົ້າວ່າ We need to allow a 7 day pause.

and want to get the peace of mind of a negative test result but the priority right now is to test ຄົນທັງຫຼາຍມີໂອກາດຈະຖືກກວດເບິ່ງໃນວັນຂ້າງໜ້ານີ້ ທຸລະກິດຕັດສະມາເນຍທີ່ມີຄວາມຍາກຊາຍ້ອນຜົນກະທົບກະແທກ ຈາກການປິດເຂດແດນຍ້ອນໂຄວິດ-19 ຈະໄດ້ຮັ ບການຊ່ວຍເຫຼືອເຖິງ 20 ລ້ານໂດລາ

ຕົກຕ່ຳຫຼຸດລົງ ຈະມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອນັ້ນ ໃນວ່າງໜຶ່ງກ່ອນນີ້ New South Wales ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 466 ຄົນ 4 ຄົນຕື່ມອີກສູນເສຍຊີວິດ ທີ່ໃນນີ້ມີຍິງນາງໜຶ່ງທີ່ບໍ່ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ທີ່ມີອາຍຸຢູ່ໃນໄວ 40 ແລະ ຊາຍຄົນໜຶ່ ງໃນໄວ 70 ທີ່ມີອາການດ້ານສຸຂະພາບແຊກຊ້ອນຢູ່ ແລະ ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແລ້ວກໍສູນເສຍຊີວິດ ນອກນັ້ນຊາຍຄົນໜຶ່ງໃນໄວ 80 ແລະ ຍິງນາງໜຶ່ງໃນໄວ 70 ກໍຕາຍຍ້ອນ ໃນເຂດຊົນນະບົດ New South Wales ເມືອງ Dubbo ມີ ຄົນເປັນໂຄວິດ-19 26 ລາຍ ເຂດ Hunter New England ມີເປັນ 16 ຄົນ ແລະ ການລັອກດາວທີ່ Armidale ຈະຖືກຕໍ່ດົນນານອອກໄປຕື່ມໜຶ່ງສັບປະດາ Berejiklian ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ New South Wales ເວົ້າວ່າ ເຖິງມື້ນີ້ມັນມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍທີ່ສຸດກ່ຽວກັບໂຄວິ ດ-19 New South Wales ເຄັ່ງຄັດຮັດແໜ້ນການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຂຶ້ນຕື່ມເພື່ອຢຸດຢັ້ງການທີ່ພະຍາດດັ່ງກ່າວແຜ່ລະບາດຢູ່ ອັນມີດ້ວຍການປັບໃໝຄາທີ່ຢ່າງໜັກໜ່ວງສຳລັບຄົນທີ່ລະເມີດກົດເກນຄວາຣັນທີນ ຕົວະກ່ຽ ວກັບໃບອະນຸຍາດ ແລະ Contact Tracer ແລະ ການລ່ວງລ້ຳການເຕົ້າໂຮມກັນເກີນ 2 ຄົນ ແລະ ການບໍ່ໃຫ້ອອກບ້ານນອກເຮືອນໄປໄກກວ່າ 5 ຫຼັກກິໂລແມັດ ກໍຈະຖືກບັນຍັດໃສ່ຂົງແຄວ້ນ Sydney ແລະ ຖ້າອອກໄປຈາກບ້ານໄປຍັງ ເຂດນອກ Sydney ບັດນີ້ຕ້ອງມີອະນຸຍາດເສຍກ່ອນ. Mick Fuller ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດ New South Wales ເວົ້າວ່າ ຕຳຫຼວດເພີ່ມຈະມີຢູ່ໃນທຸກຂົງແຄວ້ນ Sydney ແລະ ທະຫານອີກ 500 ຄົນຈະຖືກນຳມາໃຊ້ມາຊ່ອຍເພື່ອບັນຍັດຄຳສັ່ງສາທາລະນະສຸ ກຕ່າງໆ. ເພື່ອນມິດ ແລະ ຄົນເຮັດວຽກເຮັດການກັບຍານາງ Cheng Lei ນັກຂ່າວທີວີຂອງອົດສະຕຣາເລຍທີ່ປະຈຳການຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ພາກັນລົງໄມ້ລົງມືເຄື່ອນໄຫວເປັນຮວດໃໝ່ອີກໃຫ້ສາທາ ລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນປ່ອຍໂຕຍານາງອອກຈາກການກັກຂັງໄວ້ໃນທັນທີທັນໃດ ເຊັງ ຖືກຈັບກັກຂັງໄວ້ມາແລ້ວປີໜຶ່ງ ຍານາງຍຶດໝັ້ນວ່າຍານາງບໍ່ໄດ້ລ່ວງລ້ຳລ່ວງລະເມີດຫຍັງ. ຜູ້ກ່ຽວຖືກຈັບໄວ້ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງເບຈິງໃນຖານຖືກລະແວງສົງໄສວ່າໄດ້ສື່ສານໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນກ່ຽວກັບຄວາມລັບແຫ່ງຊາດ. ກ່ອນຖືກຈັບ ຍານາງເປັນພິທີກອນຂ່າວທີວີຄົນດັງຂອງ China Global Television Network ນອກຈາກການລົງໄມ້ລົງມືດັ່ງກ່າວທີ່ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ມີການປ່ອຍໂຕຍານາງນັ້ນ ບັດນີ້ National Press Club ຂອງອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ສະຫະລັດອາເມ ລິກາກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນປ່ອຍໂຕຍານາງດ້ວຍ ກິລາ ໜັງສືລາຍງານທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບຝ່າຍໃດເຫັນວ່າ ການຍົກຍ້າຍທີມເຕະບານ AFL ແລະ AFLW ທີ່ມີຢູ່ ຫຼື ຕັ້ງສິ່ງທີ່ຮຽກວ່າ joint venture ກັບ Victorian Club ຈະເປັນສິ່ງຄ້ ຳຈຸນໄດ້ຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະມີ franchise ອັນທີ 19. ທ່ານ ກັດວິນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຕັສມາເນຍ ເວົ້າວ່າ ລັດຕັສມາເນຍຢາກມີຄລັບທີ່ຢືນຂາດຽວ ໂດຍບໍ່ມອງເບິ່ງວ່າການເຂົ້າກັນກັບຝ່າຍວິກໂຕເຣຍ ເປັນວິທີທາງອັນໜຶ່ງ. ໜຶ່ງໂດລາອົດສະຕຣາລີເຍເທົ່າກັນກັບ 74 ເຊັນສະຫະລັດອາເມລິກາ 0.62 ຢູໂຣ 4.77 ຢວນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ 16,823.43 ດົງຫວຽດນາມ 2,998.45 ຫຼຽນຂະເໝນ 24.56 ບາດໄທ 7,045.38 ກີບລາວ. ມື້ອື່ນ ແມລເບີນຈະເມກ 9 19 ແຄນເບີຣາ ແລະ ບຣິສເບນຈະເມກເປັນບາງສ່ວນ ລົບ 2 15 13 25 ຕາມລະດັບ ຊິດນີ ເພີດ ອະດີເລດ ຈະແດດ 8 21 8 22 ແລະ 7 18 ຕາມລະດັບ ດາວິນຈະແດດໂດຍສ່ວນຫຼາຍ 23 34 ໂຮບາດຈະຕົ ກຝົນຊາວເວີ ລົມ 10 16